صدق الله العلي العظيم اسان هي سورت بني اسرائيل پڙهون پيا ۽ هينئر پهتاسون هيء آيت نمبر ٻاويهين کان اسان پڙهڻ شروع ڪيو الحمد لله ۽ آيت نمبر اڻيتاليهه تائين سو ٻاويهه کان وٺي اڻيتاليهه تائين هي آيت ملوما مدحورا تائين هي پڙهيونسون الحمد لله مون اڳ ۾ هي مون کي پڙهڻ ۾ ڪونه آيو هو، مون وري هن کي سمجهيو ته ايڪٽيهه لکيل الائي ڇا، پر نه هي گهڻيون آيتون آهن. هي ٻاويهين کان وٺي اڻيتاليهه تائين آهن. ڳڻيو توهان هي ارڙهن آيتون ٿين ٿيون. ارڙهن مون غلطي سان چيو اٺ مون کي ڳڻڻ ۾ ۾ ڪونه ڏسڻ ۾ انگ مون کي ننڍڙو آهي ته هاڻي پڙهڻ ۾ ڪونه ٿو اچي. بهرحال پڙهيوسين هي ڄڻ اهي آيتون آهن جن کي چئجي ته ڪلمات، تورات ۾ هيبرو، عبراني، ٻولي آهي اها جيڪا عربي ٻولي جهڙي ئي آهي، اهي ساڳيا الفاظ آهن گهڻو ڪري ڪٿي ڪٿي فرق آهي ته ان ۾ عبراني ٻولي ۾ لکيل آهي ته ڪلمات اسان ڏنا جيڪي پوء ڪلمات اهي هي ڪلمات آهن اهو سمجهو ته هن ۾ ارڙهن ڪلمات ٿي ويا هلا پر هن ۾ ڪيتريون ڳالهيون ٿين ٿيون پوء اهو جيڪو ٽين ڪمانڊمينٽس هڪڙو ائين رائونڊ فگر آهي جيڪو ماڻهن کي ذهن ۾ اچي اهو رکيو اٿائون ٽين ڪمانڊمينٽ تورات جا پوء اهو پڙهياسون انگريزي ۾ ڊيوٽرنامي ۾ ۽ پنهنجو ايڪزوڊس منجهان ۽ پوء مون عرض ڪيو ته پاڻ هتي هن سورت ۾ ۾ هي ڪمانڊ، هي اهي ڪلمات آهن، جيڪي ڪيترا به آهن، پاڻ ڳڻيو پاڻ ويهي ۽ پاڻ به ڳڻينداسون کڻي، ڪوشش ڪنداسون، پر ڏهن کان مٿي آهن الحمدلله جيترا به آهن ۽ هي جيڪي آهن ڪلمات هڪڙو ڇا ڪيو ۽ ۽ ڇا نه ڪيو امر بالمعروف نهي عن المنڪر جو حڪم قرآن شريف ۾ سخت آهي

بڇلايون آهن هيئن نه ڪريو هيئن نه گلا غيبت نه ڪريو هيئن ڪريو اهي ان ۾ نصيحتون هيڏا گهڻن منجهه آهن پر هي هاڻ پڙهڻ پاڻ پڙهنداسون انشاء الله سنڌي منجهه جو پاڻ کي سمجه ۾ اچي عقل ۾ ۾ ويهي ڳالهه ته هتان فرم پهرين رڪوع هتي ختم ٿا ڪن پاڻ وٽ علما پاڻ اها الحمد لله سٺي ڳالهه رڪوع وارو پر هن کان اڳ جي جيڪا آيت آهي لا تجعل مع الله الها آخر اتهائين کان ڳالهه پاڻ شروع ٿا ڪريون ته چئي ٿو الله تعاليٰ سان ڪنهن کي شريڪ نه ڪريو هاڻي اتهائين کان ڳالهه شروع ٿيندي پوء تورات ۾ به ائين ڄڻ پهرين الله تعاليٰ جي متعلق ٽي چار شيون آهن ته هن کي هڪڙو سمجهو هن سان ٻئي ڪنهن کي شريڪ نه ڪريو ٻيا بت نه پوڄيو پوء ائين نه ڪريو الله جو نالو پنهنجو رائگان نه وٺو، فضول نه وٺو، عبث نه وٺو، مطلب ته چئبو آهي ڇا Don't take his name in vain يعني ايئن قسم ويٺا کڻو الله جا ۽ هن جا الله جو نالو پوء هنن وٽ الله جو نالو تمام مقدس ٿي پيو انهي ڪري پوء الله جو نالو هو نه وٺندا هئا تورات وارا بني اسرائيل وارا پوء پوء اهو جيڪو نالو اچي ٿو الله تعاليٰ جو هاڻ اچي حضرت موسيٰ عليه السلام کي ٻڌائين تون ڪير آهين نالو پڇيائينس چي نا سڃاڻان ڪونه ٿو تنهنجو نالو الائي ڇا آهي چي نالو منهنجو اهو آئون اهو آهيان جيڪو آهيان تو ان جو مطلب ته يا هو آئون اهو يا هو آهيان يا هو معنيٰ آئون اهو آهيان جيڪو آهيان آئي ايم هو آء ايم هي هو از انگريزي ۾ ائين کڻي چئجي ته ان جو مطلب ٿيو هو چي يا هوء ته هاڻي هن رکيو آهي ته واء ايڇ ۽ ڊبليو ايڇ ان ڪري مختصر ڪري چوندا هي جيڪي آهن سو هن جو نالو آهي پنهنجو نالو ڇا آهي الله تعاليٰ کي خبر آهي ته هو چئي ٿو ته آئون اهو آهيان جيڪو آهيان معنيٰ معنيٰ آهيان ٿي. پر پوء اهو چوندا اهو Lord چوندا جيڪو ترجمو ٿا ڪن انگريزي ۾ پوء اهو انهيء لفظ جو ڪن ٿا ۽ پوء جيڪو God جيڪو ترجمو ٿا ڪن پوء اهو جيڪو آهي سو Elohim يا اله جيڪو اهو ساڳيو جيڪو عربي ۾ آهي الله پوء ائين ته هاڻي انهيء کان شروع ٿي ٿئي ڳالهه ته ٻه دفعا ٻه ٻه آيتون اهڙيون آهن جيڪي الله تعاليٰ جي توحيد جي متعلق آهن پوء والدين جي حق جي ڳالهه آهي والدين جي حق جي ڳالهه تمام وڏي ڊگهي آهي هتي اتي ٿوري آهي پر هن جي ٻين ڪتابن ۾ وڌيڪ تفصيل سان آهي تورا يعني ايڪزوڊس کان يا ڊيوٽرانامي کان ٻاهر تمام گهڻي ته والدين جو اهڙو جيڪو ادب ڪبو ائين ڪبو ان منجهان هيڏي برڪت ٿيندي زندگي وڌندي هي ڳالهيون اهي سڀئي تورات ۾ آهن اهي پاڻ پڙهيونسون به انگريزي ۾ انشاء الله پاڻ هتي اها ڳالهه ڪنداسون ان کان پوء ٻيا جيڪي آهن ته هيء نه ڪريو هيء نه ڪريو هيء نه ڪريو اهي ضروري ناهي ته اهي ساڳيون ٽين ڪمانڊمينٽ جيڪي هن ۾ آهن سي هن ۾ هجن پر اهي سڀ ڳالهيون گهڻو ڪري هن ۾ اچي ٿيون وڃن ۽ ڪي ٻيون وڌ واڌاري ڳالهيون آهن ته اهڙي نموني سان ته هاڻ اسين پاڻ پڙهون ٿا انشاء الله ڪوشش ڪنداسون لا تجعل نه ٺاهي مطلب ته نه بڻائي الله الله سان گڏ

ته هي ته جيڪي به هيئن ڪندين پوء هيئن ٿي ويندو ۽ هيئن ٿي ويندو ٻه ٻه ته ٻه ٻه لفظ استعمال ڪري ٿو الله تعاليٰ هن سورت ۾ هڪڙي عجب جهڙي ڳالهه اها نوٽ ڪرڻ کپي ته پهرين ته چئي ٿو مذموما مخذولا ٿي ويندؤ وري جيڪڏهن هيئن ڪندؤ ته پوء تبذر تبذيرا وري پوء جيڪي ته ملوما محسورا ٿي ويندؤ هليا پوء جيڪڏهن هيئن ڪندؤ. خطئا ڪبيرا اهڙي ڳالهه خطئا ڪبيرا به ٻه لفظ ٿيا پوء جيڪڏهن هيئن ڪندؤ. ته پوء ملوما مدحورا ٿي ويهندؤ مطلب ته اهڙي قسم سان الله تعاليٰ ٻه ٻه لفظ استعمال ٿو ڪري ته انهي هڪڙي ڳالهه کي يا مختلف ڳالهين کي اصرار مطلب ته ڇا چئبو آهي ته وڌيڪ توجه ڇڪائڻ جي لاء ته ماڻهوء جو توجه هجي ان ڳالهه تي ته اهڙي نموني هيئن ٿيندو نه هيئن به ٿي ويندو هيئن ٿي ويندو هيئن ٿي ويندو هيئن ٿيندو هيئن ٿيندو ٻه ٻه دفعا پاڻ عقل پاڻ ماڻهن کي گهٽ پوء پاڻ جيڪو هڪڙي ڳالهه به سمجهون ڪونه ٿا الله تعاليٰ چئي ٿو، ٻه ٻه دفعا ٻه ٻه لفظ استعمال ڪري اها ڳالهه اسان کي سمجهائي ٿو، رب پاڪ اهڙي نموني سان، ته هتي پهرين فرمايائين ته الله سان گڏ ٻيو ڪنهن کي شريڪ نه ڪريو، ڇو جو پوء جيڪڏهن شريڪ ڪندؤ ٻئي کي ته پوء خوار ٿي ۽ بيوس ٿي ويندؤ فخذول مذموم مخذول مخذول ٿي ويهندؤ ۽ پنهنجو خوار ٿي ويهندؤ ۽ بيوس ٿي ويندؤ. يعني پنهنجي وس ۾ ڳالهه ته آئون ڪا پاڻ وهيڻي واڳ ڌڻي تنهنجي وس ڌڻيء جي بدران توهان جي واڳ وري ڪنهن ٻئي جي وس پوء هر هڪ کي پيا سجدا ڪندؤ هن کي سجدو ڪندؤ هن کي سجدو ڪندؤ هن کي سجدو ڪندؤ پوء چوندو هاڻي چيٽي جو ڏينهن ٿا ملهايون هاڻي پنهنجي هن فلاڻي ڀڳوان کي ٿا پوڄيون هي جيڪو فلاڻو آهي اهو ان کي پوڄينداسون هي جيڪا مائي آهي پنهنجي ڪالي ان کي پوڄينداسون، هي جيڪا فلاڻي مائي اڄ آئي آهي بس اڄ ان کي اشٽمي کي پوڄينداسون، هن کي فلاڻي کي پوڄينداسون، پوء سڀ ڪنهن جي اڳيان خوار ٿيو ويٺا هوندؤ، هر ڪنهن جي اڳيان هر ڪنهن جي در تي در تي سجدو ڪندؤ، ماڻهن منجهان هر هڪ کي ويٺا سجدو ڪندؤ، اهو مطلب ٿيو ته مخذول ۽ پنهنجو مذموم ٿي ويندؤ، ٻه لفظ هتي ڪيائين مذموم خراب خراب بڇڙا ٿي خر خوار ٿي ويندؤ ۽ بي وس ٿي ويندؤ پنهنجي وس کان ڳالهه الله جي وس ماڻهو ڇڏي اها ڳالهه اوفو الله جي وس ۾ ڇڏي مون سڀ ڳالهه اها وس به وئي هلي آئون ڪا پاڻ وهيڻي واڳ ڌڻي تنهنجي وس ته ڌڻي جي وس کان به وئي

ٽيٽيهه ڪروڙ جيڪي آهن خدائن کي مڃين ٿا پوڄين ٿا انهن کي پاڻ ته اسان چيو ته الله تعالٰي چيو هڪڙي کي پوڄيو پنهنجو يوسف سورت يوسف ۾ الله تعالٰي فرمايو ته ڀلا هن کان پڇيائين ماڻهن کان جيڪي قيد ۾ هئا يوسف عليه السلام هن کان پڇيو ته اي ساٿيو پنهنجي جيڪي هتي ڇا چئبو آهي پرزن ۾ ويٺا آهيو جيڪي جيل ۾ ويٺا آهيو اهو هڪڙو واحد قهار سٺو آهي ڪين الاهي هجن خدا گهڻا هجن ججها هجن انهن کي ويٺو پوڄڻ اهو سٺو آهي جو هو چوندو توهان کي هيئن ڪم ڪر هو چوندو ته هيئن ڪر هو چوندو هيڏانهن وڃ هو چوندو هيڏانهن وڃ پوء تئين مٺئو توهان وري مصيبت ۾ پئجي ويندئو جيڪڏهن الاهين توهان جا ماستر هوندا الاهي توهان جا مالڪ هوندا الاهي توهان جا معبود هوندا ته پوء ته توهان جي کل کٿي اهڙو حال ٿيندو توهان جو بڇڙو ٿيندو تمام، مذموم ۽ مخذول، خذل، خذل، مخذول ٿي ويندؤ، بيوس ٿي ويندؤ ها. هاڻ ان کان پوء فرمائي ٿو، وري به الله تعاليٰ جي توحيد جي متعلق ٻي به هيء آيت اچي ٿي ته، وقضٰي ربک الله تعاليٰ حڪم ڪيو آهي توهان تي، ڪهڙو قضٰي ڪيو آهي الله تعاليٰ، ڪتب ٻئي هنڌ لفظ استعمال ڪري ٿو، قضٰي ٿو ڪري، ڪلمات ٿو ڪري، مطلب ته اهڙا مختلف لفظ الله تعاليٰ استعمال ڪري ٿو، وقضٰي ربک توهان جي رب هيء حڪم ڪري ڇڏيو آهي، قضا ڪري ڇڏيو آهي ڇا الا تعبدوا الا اياه خبردار ڪنهن کي نه پوڄو سواء ان جي يعني رب پاڪ جي رب پاڪ کان سواء جنهن خلقيو آهي آسمان ۽ زمين انهي تي جهڳڙو هلي پيو پاڻ ته چئي ٿو نه اسين ان کي به ٿا پوڄون هو جيڪو آهي پنهنجو هاڻي اڏيري لال ۾ لنگم مون ڏٺو آهي پاڻ اکين سان پنهنجي آئون ننڍو هوس ويو هوس اتي هاڻي هتي وري ڪنهن لکي ڇڏيو ته ڀئي هو چيٽي جو چيٽي جو ڀلي ملهايو توهان پر پوء اتي جيڪو سيد آهن ويچاڙا اهي اڳئين زماني ۾ ٽالرنٽ هئا مسلمان پنهنجا ماڻهو پوء پنهنجو هنن جو مندر به اتي رکندا هئا ۽ پنهنجو هنن کي اجازت ڏيندا هئا ڀلي پيا اچو ۽ ۽ پوڄيو پنهنجو ڪم ڪار پيا ڪريو پر پوء هاڻي ضروري نه آهي سڀ ڪو ماڻهو ويٺو هنن سڀني خدائن کي پوڄيندو هو هن جو خدا ۽ هن جو خدا هي سڀئي اسين ويٺا پوڄينداسون اسان هڪڙي واحد القهار کان سواء ڪنهن کي ڪونه پوڄينداسون. باقي هاڻ هنن جو پنهنجو آهي جيڪو طريقو رسم ته به ان جي عزت ڪنداسون. ڀئي ٺيڪ آهي توهان ويٺا پوڄيو توهان جو ڪم توهان ڄاڻو توهان جو ڪم ڄاڻي توهان جو حساب ڪتاب ڄاڻي پاڻ ڄاڻو هو اهو هڪڙو ٽالرنٽ هئڻ ضروري آهي ۽ اسان جي سنڌ ۾ جيڪو هڪڙو انهي جو مثال رهيو آهي ۽ هندستان ۾ به ائين مثال رهيو اڳي بادشاهه ڇو ته هي هنن جي جيڪي ٿين ٿا پنهنجا مندر هوندا هئا انهي ۾ هي عورتن پراين کي وٺي ويندا هئا پوء زناڪاري جو ڪم تمام گهڻو هوندو هو ڏسندا ڪونه جيڪي به مندر آهن هندستان ۾ انهن تي ٻاهران تصويرون ڇپيون پيون آهن انهن تي ته لڳيون پيون آهن اسڪل اسڪلپچرس ٺهيا پيا آهن جنهن ۾ جي اهي جيڪي زناڪاري جا جيڪي طريقا آهن مطلب اهي سڀئي انهن ۾ ڇاپيا پيا آهن باقاعده ان جا اسٽيچو ٺهيا پيا آهن ته پوء اهي ماڻهو وٺي ويندا هئا اندر انهن کي پوء اهو ڪم ٿيندو هو پوء ماء پوء مسلمان آيا پوء چون بابا هي اسان جون ماء زالون ٿا کنيو وڃن پوء چون بابا هتي توهان رهو ۽ هتي بدمعاشي نه ڪجو ۽ پنهنجو پوڄو جيڪو به پوڄو سو پوڄو ۽ باقي وڌيڪ ڳالهه ختم آهي ته پوء ان ڪري سڀ ڪنهن هنڌ تي مسجد جي ڀرسان مسلمانن جيڪو آهي سو هنن کي چيو هي توهان مندر ٺاهيو مسجد جي ڀرسان ته حڪومت وارا به ڏسن ته ڪو جيڪو پوڄاري جيڪو آهي سو يا زناڪاري جو ڪم هر هڪ عورت سان ڪندو وتي اهو اهو نه هجي هتي جو سڀ ڪو پنهنجو لنگم کنيو ۽ پنهنجو بيٺي هجي جو ته پوء مطلب ته اها ڳالهه جيڪا آهي سا تمام ضروري آهي سمجهڻ پوء وري عقل لڀي ڪونه ٿو پنهنجي ماڻهن کي پوء وري چوندا ها وري هلو ته ڀلا پوڄون ٿا مون اڏيرو لال پاڻ ڏٺو آهي ننڍو هوس ته ويو هوس هليو هوس هتي اسان لنگهياسون هتئين پوء هتي هن پاسي سيدن جي آهي درگاهه آهي ۽ اسان وياسون ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ سان گڏ ويچارن هن ڪتاب ڏنا آهي اها پر هي ڄڻ اهو هن جي ٽالرنس جو ڄڻ هڪڙو آهي ته الحمدلله هي اچن ٿا ويچارا هندو آهن اهي اچن ٿا پوڄين ٿا پير پٿوري تي اچن ٿا ڀئي ڀلي پيا اچو پوڄو پنهنجو جيڪو به ڪم ڪرڻو اٿس سو ڀلي پوڄو جيڪو به ڪريو پر پوء اهو جيڪو فتنو پيدا ڪرڻ ته ڀئي هاڻي مسلمانن کي به ٻار جيڪو آهي سو فلاڻو وٽ پڇي ۽ فلاڻو وٽ هيئن ڪري ۽ هيئن ڪري پوء وري هلو ڀلا اسين به ٿا جيڪو لنگم کڻي ۽ پنهنجو لڳائينداسون ته ڀئي اسان کي به ٻار ٻچو ٿئي هي ٿئي هو ٿئي پوء اها ڳالهه جيڪا آهي سا هتي ائين ٿي ٿئي پوء هاڻي هو ڀلي ويچارا اچن جيڪو به ڪن ته هي ڀلي ميلي ۾ شامل ٿيو پوء جيڪڏهن اهو تهانجي مرضي آهي نوروز ملهائين ٿا پنهنجا ايران وارا پر پوء ان ڳالهه کي ائين ته اسين به ان ڀڳوان کي ٿا پوڄيون

پوء جڏهن وري ٻين جو نالو وٺجي ٿو ان ۾ ته بابا فلاڻو به الله آهي، فلاڻو به الله آهي، فلاڻو پوء پوء مستبشرين پوء خوش ٿا ٿين، چون ٿا ها ها اسين به ائين. پوء هاڻ مطلب ته اهو هڪڙو به انسان جي ان ۾ رکي پئي آهي. ٽالرنس جو هئڻ هڪڙو آهي ته ٻيو مذهب جيڪو آهي اهو پنهنجي نموني سان جيڪو ڪم ڪري ٿو ان کي ڪرڻ ڏجي بس ٺيڪ آهي الحمدلله هو ڀلي پيا ڪن پر پوء انهن جي ڪم ۾ مداخلت ڪرڻ يا انهن سان وري شريڪ ٿي انهن جي پوڄا ڪرڻ پاڻ اهو پاڻ ڄاڻو رب پاڪ وٽ حساب ڪتاب ڏيڻو اٿو جيڪڏهن ته پوء ائين ڪونه ته انهن جا مندر تئين ڊاهيو ويهي مصيبت اها به آهي وري اسان جي جو جيڪي ماڻهو وري آيا آهن بنا هتي پادر ويٺي کاڌائون هندستان منجهه ته اتي انهن کي توهان وڏي مصيبت هئي هاڻ هتي ويچارن هنن جا مندر ويٺا ڊاهين هن جا هي ڪرو هنن جو حڪم ڪونهي توهان کي ته ٻين ماڻهن جون ٻين قومن جون ٻين امتن جون ٻين مذهبن وارن جون توهان مندر ۽ مسجدون ۽ جيڪي به هنن جا پوڄا گهر گهر هجن هن کي توهان ڊاهيو هن کي ڀلي رهڻ ڏيو توهان جي حڪومت آهي ته هن جي توهان کي سنڀال ڪرڻي آهي توهان کي حفاظت ڪرڻي آهي ته ڪو ٻيو بدمعاش ماڻهو توهان جهڙو مون جهڙو اچي هنن جي گهر کي نه ڦٽائي اچي انهن جي بتن کي نه ڀڃي. او حضرت ابراهيم عليه السلام ڀڃي ڇڏيو اها ڳالهه الڳ آهي پر هاڻ پاڻ کي حڪم ڪونهي ته اسين ويٺا ڀڃون پر اهي بت ٺيڪ آهي پوڄين ٿا هن کي اسان اجازت مطلب ته هڪڙو حڪومتي پروٽيڪشن هئڻ کپي حڪومت کي نه ڇڏڻ حڪومت کي گهرجي ته هن کي اجازت نه ڏين ته ماڻهن جا مندر ويٺا ڀڃن ويچارا عيسائين جا گهر ويٺا ڀڃن پنهنجو مندر ويٺا جا چرچ اهي ويٺا ڀڃن يا ساڙين يا اهو مطلب ته اهي ڳالهيون حڪومت کي به ڪرڻ گهرجي انسان کي خود سوچڻ گهرجي مسلمان جيڪي آهن پاڻ کي اهڙو سمجهن ٿا سورت حج ۾ الله تعالٰي چيو ته هي منهنجا گهر آهن مطلب ته ماڻهو جهڙي به نموني سان پوڄين ٿا پوء جيڪي صوامع ۽ ۽ فلاڻا فلاڻا فلاڻا فلاڻا نالا وٺي سورت حج ۾ يا ساڳي ڳالهه ٻئي هنڌ به الله تعاليٰ فرمائي ڪنهن سورت ۾ ته ڀئي هي منهنجا گهر آهن اهي جيڪي آهن سي نه ٿيڻ گهرجن مطلب ته اهڙي ڳالهه آهي ٿيل ته اهو ٽالرنس هئڻ ضروري آهي پر صفا ماڳهين لاهي پائي وري پاڻ به هن سان پوڄڻ شروع ٿي وڃي هليو ماڻهو پوء پنهنجو وساري ۽ پنهنجي وري ماڻهن کي خراب چوڻ ته هي مسلمان جيڪو آهي سو اهڙو بڇڙو آهي اهڙو آهي هو آهي هي آهي هو آهي پر هي انهي ۾ فرق رکڻ گهرجي پنهنجو عقل جيڪو آهي سو اتي هلائجي پنهنجو انٽيليڪچوئلٽي ۽ پنهنجي ذهانيت ۽ پنهنجي دانشمندي جيڪا آهي سا اهڙي نموني سان ظاهر نه ڪجي ته پنهنجو جيڪو آهي سو ڪافر ٿي وڃي ماڻهو ان ۾ سڀئي خوشي آهي ان کان پوء فرمائي ٿو وقضي ربڪ الا تعبدوا الا اياه پر انهي ساڳي آيت ۾ هاڻ وري والدين جي ڳالهه ڪري ڇڏيائين وبالوالدين احسانا هاڻ هتي به اها ڳالهه ڪري پر پنهنجي شرڪت جي ڳالهه کان الله تعالي منع فرمائي آهي پر ٻئي هنڌ الله تعالي فرمايو ته واشڪر لي ولوالديڪ منهنجو شڪر ڪريو ۽ پنهنجي والدين جو شڪر ڪريو ڇو جو مون وٽ موٽڻو آهي ۽ هنن توهان کي ڄڻيو آهي. اهي ٻئي ڳالهيون آهن ته مطلب ته ڄڻيو آهي، نپايو آهي، وڏو ڪيو آهي، منهنجو شڪر ڪريو ۽ پنهنجي والدين جو شڪر ڪريو. شڪر ۾ الله تعاليٰ شريڪ ڪيو آهي والدين کي ته اها وڏي ڳالهه آهي جيڪا سمجهڻ کپي نه شريڪ عبادت ۾ ڪونه ڪيو اٿس پر شڪر والدين جو ڪرڻ ۽ هن جي مهرباني مڃڻ، هن جو ادب ڪرڻ، هن سان سهڻي نموني سان هلڻ، هن سان بڇڙائيء سان نه هلڻ، هن سان واهيات نموني سان نه ڳالهائڻ، هن سان تف ۽ اف ۽ هن کي نه چوڻ ۽ هن تي سختي ۽ ڪاوڙ ۽ هيء نه ڪرڻ توهان جي کان توهان بي وس هيؤ، ننڍڙا هيؤ، توهان کي ماء جيڪا سا پنهنجو پيٽ ۾ پا وهنا علي وهن تڪليف ۾ تڪليف ۾ هيڻائيء ۾ هيڻائيء ۾ جڏهن هيڻي هئي، جڏهن ههڙي بيمار يا ههڙي. وڏي مشڪل منجهه اونهي به توهان کي وڏو ڪيائين پنهنجو پيٽ ۾ نو مهينا جيترا به ڏهه مهينا جيترا به نو مهينا ڏهه ڏينهن جيڪو به چوندا گهٽ يا وڌ جيڪو به پوء ڪيائين انهي کان پوء نپائي ٿي پنائي ٿي توهان جا گونهه مٽ هي هو سڀئي صفا ٿي ڪري توهان جو سڀ صاف ٿي رکي توهان کي وڏو ٿي ڪري توهان تي پيء جيڪو آهي سو توهان جو هو رزق جو تلاش ٿو ڪري، هي ٿو ڪري، توهان کي ڀانئي ٿو، توهان کي کڻي ٿو، گهمائي ٿو، ڦرائي ٿو، دنيا ۾ اٿاري ٿو، ويهاري ٿو، وڏا ٿا ٿيو ته پوء وري پادر جو ڀٽڪو شٽڪو لڳو پيو آهي ۽ ٻوٿ بڇڙو پيء سان جيڪو آهي سو بدتميزيء سان ڳالهائڻ جيڪو آهي اهڙي نموني سان اهڙو نموني سان اسان پاڻ پنهنجي اکين سان ڏٺو آهي پنهنجو هي جيڪو ڪمال ٿي ويو آهي دنيا جو ته اهو الله تعاليٰ حڪم ڪيو آهي اها ڳالهه جو ته پنهنجي والدين جو

نپاين ٿيون وڏو ٿيون ڪن محبت ٿيون ڪن ماسي آهي پڦي آهي چاچي آهي مطلب ته جيڪي به گهر جون وڏيون آهن اهي توهان کي کڻن ٿيون نپاين ٿيون وڏو ٿيون ڪن ته انهن جو اهو ادب ڪبو انهن جو لحاظ ڪبو اهڙي ئي نموني سان جهڙو ماء جو ادب ڪجي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمايو ته ماسي جيڪا آهي يا پڦي جيڪا آهي سا ماء جي برابر آهي مطلب ته ماء ماء جهڙي آهي ڇو ڇو اها ماء آهي ڄڻ ماء وانگر آهي هن کي ڪي ماڻهو امان هن کي به چوندا آهن ته امان امان تنهنجو ته اهو ادب آهي ته سهڻي نموني سان ان کي هلجي جيڪڏهن هڪڙو انهن منجهان يا ٻئي انهن منجهان پوڙها ٿي وڃن مطلب ڪو گذاري ويو هليو ته پوء ته هاڻي ٻي ڳالهه آهي پر جيڪو جيئرو آهي تنهنجي سامهون فلا تقل لهما افن! ته اف به نه چئو. ائين اف معنيٰ ته ائين منهن گنڊائي ۽ منهن پري ڪري هن ڪو لفظ توهان کي چيو، ڪا چڱائي جي ڳالهه توهان کي چئي ته ائين ڪريو ته وري ائين منهن گنڊائي ٻوٿ بڇڙو ڪري چوندو چئه چئه وٺي وڃ اهڙي نموني سان ڳالهائڻ اف ڪرڻ ها ها ڇا ٿو چوين پنهنجو اهو جيڪو آهي سو خبردار اهو نه چئو فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما ۽ هن کي جهڻڪيو نه هن کي اهڙو لفظ سخت استعمال نه ڪريو جو هن کي خراب لڳي، ڇو جو هن جي ماء جي پيٽ ۾ رسول الله صلي الله عليه پيٽ ۾ نه پيرن جي هيٺان ماء جي پيرن جي هيٺان جنت آهي جو الله رسول الله صلي الله عليه فرمايو ماء جي پيرن جي هيٺان رسول الله صلي الله عليه کي کان پڇيو ڪنهن اصحابي سڳوري ته پنهنجو ماء پيء منجهان ڪنهن جو وڌيڪ آئون ادب ڪريان چين يا ڪنهن جو وڌيڪ حق آهي مون تي ته فرمايو ته ماء جو ته چيو ان کان پو، چيو ان کان پو ماء جو، چيو ان کان پو، چيو ان کان پو ماء جو، چيو ان کان پو، چيو ان کان پو پيء جو. معنيٰ چار جيڪڏهن حصا ڪجن شيء کي ته ٽي حصا جيڪي آهن سي ماء جا ۽ چو چوٿون حصو جيڪو آهي سو پيء جو ته ٿري فورٿ جيڪي آهن چار ٽي ڀاڱي چار جيڪي ماء جو آهي حق توهان تي ان جو ادب ڪرڻ ان جو لحاظ ڪرڻ ۽ پيء جيڪو آهي ٻج ٿو ڇٽي رڳو اسان جو ٻني هوڏانهن ٻني واري ته جيڪو انهيء جو هو وڏو ٿو ڪري توهان لاء رزق ٿو توهان کي ڪپڙا لٽا هي هو پنهنجو ڪمائي ۽ پهچائي ٿو ان جو ون فورٿ جو هن جو جيڪو آهي سو حصو آهي ۽ ٽي ڀاڱي چار جيڪو آهي سو توهان جي ماء جو آهي حق توهان تي ته ان جو وڌيڪ ادب ڪريو ماء جي پيرن جي هيٺان جنت آهي خصوصن اهو رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمايو ۽ پوء اهو ٻين قومن ۾ اهو اختيار ڪيو آهي لفظ جو پوء فرمائي ٿو اڳتي ولا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا ڪريما ان سان سهڻو ٻاجهارو لفظ استعمال ڪريو سهڻو ادب وارو ڪريم لفظ ڪرامت وارو اڪرام وارو جنهن ۾ جنهن ۾ عزت هجي جنهن ۾ اڪرام هجي جنهن ۾ ٻاجهه هجي محبت هجي اهو لفظ هن جي سامهون توهان استعمال ڪريو

ڪريو يعني مطلب ته جيئن ڪڪڙ جيڪا ته پنهنجي ٻچڙن تي ڪيئن پنهنجا کنڀ ائين ڪري پکيڙيندي آهي ته ان کي پروٽيڪشن ڪر متان ڪا سرڻ اچي وڃي متان ڪو ڪانء اچي وڃي متان ڪا ٻلي اچي وڃي منهنجي ٻچڙن کي کڻي وڃي ته هو ڪيئن کنڀ ائين پکيڙي ۽ ٻچڙن کي پنهنجي هيٺان رکندي آهي اهڙي نموني سان توهان جيڪو آهي ته پنهنجو ٻاجهه جا هٿ ٻاجهه جا ڪلها ٻاجهه جون ٻانهون جيڪي آهن سي پنهنجي ماء پيء جي اڳيان پکيڙو جيئن هنن کي ڪا تڪليف نه ٿئي، هنن کي ڪو سختي نه ٿئي، هنن تي ڪا خرابي نه مطلب محسوس ڪن ته اها ڳالهه جيڪا سو جناح الذل من الرحمة پنهنجي رحمت جي ٻاجهه جي ٻاجهه ٻاجهه جي مرسي جي جيڪا سا پنهنجا کنڀڙاٽيون هنن جي اڳيان توهان پکيڙيو پنهنجون کنڀڙاٽيون يعني توهان جون ٻانهون رسول الله صلي الله عليه وسلم کي الله تعالي فرمايو ته تون تون جيڪو آهين سو ته ٻاجهه جون ٻانهون تنهنجون جيڪي آهن سي تنهنجي امت تي آهن ته اهڙي نموني سان توهان پنهنجي والدين تي ٻاجهه جون ٻانهون پکيڙيو ٻاجهه جا کنڀ جيڪي آهن سي توهان جا جي توهان جا کنڀ آهن ٻانهون توهان جون کنڀ آهن کنڀن جي بدران وقل رب ارحمهما